एट्टि इति अस्ति परस्मैपदी कर्तरिप्रयोगे लेट् प्रथमपुरुष एकवचनं हन्तारं हन्तृ इति शब्दः ऋकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनं ऋकारान्त पुल्लिङ्ग अन्यपदं किम् पिता तादृशमेव पिता पितृ इति शब्दः अस्ति किल तादृशं हन्तृशब्दः हन्तारं ऋकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनं च किमस्ति अव्ययं मन्यते मन् इति धातु अस्ति मन्यते इति अस्ति आत्मनेपथ्ये अस्ति कर्मणि प्रयोग लेट् प्रथमपुरुष एकवचनं हतम् अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनम् उभौ उभ इति शब्दः अकारान्तशब्दः सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गप्रथम द्विवचनं तौ तत् शब्दः सः तौ ते इति अस्ति किल तत् शब्दः सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गप्रथम द्विवचनं द्विवचनमस्ति विजानीतः वि इति उपसर्गः अस्ति ज्ञा परस् ज्ञा इति धातु वि इति उपसर्गः उपसर्गः इत्युक्ते किं धातुतः पूर्वं योजयति उपसर्गः धातु अनन्तरं योजयति चेत्
प्रत्ययः उपसर्गः प्रत्ययः इदानीं वि इति उपसर्गः अस्ति तत्र ज्ञा इति धातु परस्मैपदी धातु अस्ति कर्तरिप्रयोग लेट् प्रथमपुरुष द्विवचनम् अयम् इदं शब्दः मकारान्तशब्दः सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गप्रथम एकवचनं हन्ति हन् इति धातुः परस्मैपति कर्तरि लट् प्रथमपुरुष एकवचनं न अव्ययं हन्यते हन् इति धातुः अस्ति आत्मनेपदी अस्ति कर्मणि लट् अस्ति प्रथमपुरुष एकवचनम् इदानीं पश्यतु यः इत्युक्ते कः अर्थः यः कोऽपि एकः यः जनः यः एनम् एनम् इत्युक्ते अत्र कस्मिन् विषये वदन्नस्ति आत्मा आत्मानं हन्तारं वेत्ति हन्तारम् इत्युक्ते कः अर्थः मारकः यः आत्मानं मारकः इति जानाति इति अवगच्छति यः आत्मानम् एवं चिन्तयति कथं चिन्तयति सः मारकः इति चिन्तयति यः आत्मानं मारकः इति जानाति यः च अन्य एकस्य विषये वदति यः च यः कोऽपि एनम् एनम् इत्युक्ते आत्मानं हतं मन्यते हतम् इत्युक्ते मारितः इति जानाति तौ उभौ द्विविधजनानां कार्यम् उक्तवन्तः केचन जनाः कीदृशाः आत्मानं हन्तारं वेत्ति आत्मानं मारकः इति जानाति ते अपि अन्ये केचन कीदृशाः हतं मन्यते आत्मानं मारितः इति जानाति एकं कः अर्थः सः मारयति इति चिन्तयति अथवा सः मरणं प्राप्नोति इति चिन्तयति एकं मारयति अथवा मरणं प्राप्नोति द्विविधजनाः अपि कीदृशाः इति वदन्ति कीदृशः तौ उभौ तौ द्वौ अपि न विजानीतः न विजानीतः इत्युक्ते न अवगच्छन्ति द्वौ अपि न अव न अवगच्छतः अयम् अयम् इत्युक्ते आत्मा न हन्ति न हन्यते न हन्ति इत्युक्ते न मारयति न हन्यते नापि मारितो भवति द्विविधजनानां विषये तत्र उक्तवन्तः के के आत्मनः विषये वदन्नस्ति तत्र द्विविधजनाः सन्ति केचन जनाः चिन्तयन्ति एषः मारयति इति चिन्तयति एषः मारयति इत्युक्ते कः मारयति आत्मा आत्मा मारयति अन्यं कमपि मारयति इति चिन्तयति सः अपि समानः एव अथवा अन्ये केचन चिन्तयन्ति सः मरणं प्राप्नोति इति चिन्तयति ते तौ द्वौ उभौ अपि कीदृशौ वास्तविकतां ते न जानन्ति ते न अवगच्छन्ति कारणं किं कारणमपि उक्तवान् तत्र किं न जायते न हन्ति न हन्यते तस्य हननं कर्तुमपि न शक्नोति सः यस्य कस्यापि हननं अपि न करोति किम् अव किम् अवगतम् आगत्य आत्मा इति एकम् एकमस्ति तस्य विषये एव वदन्नस्ति किल पूर्वश्लोकतः बहु श्लोकतः गतश्लोके आसीत् अन्तवन्त इमे देह इति आसीत् तत्पूर्व अपि भिन्नभिन्नश्लोकेषु आत्मा इति कथं भवति इति विवरणं करोति सर्वदा जीवितः अस्ति सः गतश्लोके सः उक्तवान् युद्धं करोतु इति उक्तवान् उक्तवान् किल मा तस्मात् भवान् युद्धं करोतु इति उक्तवान् तदा सः युद्धं करोतु इति वदति चेत् किमर्थं युद्धं न करोति इदानीं किमर्थं युद्धं न करोति अर्जुनस्य विषये चिन्तयामः चेत् सः किमर्थं युद्धं न करोति सः मारयितुं न इच्छति तदेव कारणमस्ति कान् मारयितुं न इच्छति
बन्धुजनाः सन्ति तत्र अथवा गुरुः अस्ति आचार्यः अस्ति पितरः पितामहः सर्वे सन्ति तान् मारयितुं न इच्छामि इति सः उक्तवान् तस्मात् मारयितुं न इच्छति इति कारणेन कमपि मारयितुं न इच्छामि तस्य कारणानि सः उक्तवान् किमर्थं न मारयामि मारयति चेत् किं किं भविष्यति एते सर्वे मरणं प्राप्नुवन्ति चेत् किं किं भविष्यति सर्वविधविवरणं कृतवान् तेन कारणेन सः मारयितुं न इच्छति तस्मात् भगवान् वदति भवान् मारयितुमपि न शक्नोति भवान् इति न केपि तस्य मारणं कर्तुमपि न न शक्नोति तत् तत् इत्युक्ते सः आत्मा तत् आत्मा अन्यस्य मारणं अपि न करोति मारयितुं वा मरणं प्राप्तुं वा न शक्नोति इत्युक्ते कः अर्थः अस्ति तस्य मरणं नास्ति मरणम् इत्युक्ते कः अर्थः नाशः नास्ति तस्य तस्य किमस्ति एवं चेत् किञ्चित् डप्त् अस्ति विषयः मरण एतत् सर्वं वक्तुं बहु सरलमस्ति मरणं नास्ति मरणं नास्ति इत्युक्ते किं मरणं नास्ति इति अवगच्छामः मरणं नास्ति इत्युक्ते किं स्थिरं तिष्ठति तद् तस्य कारणमपि सः वदति लोके अग्रिमश्लोकेषु अपि तदेव वदति यत् अस्ति तस्य किं नास्ति नाशः नास्ति यत् अस्ति तस्य नाशः नास्ति इति यत् नास्ति तद् न भवति यत् नास्ति तत् पुनः न भविष्यति यत् अस्ति तस्य किं नास्ति नाशः अपि नास्ति एवञ्चेत् भवान् कथं मारयति मारयति इत्युक्ते तस्य पूर्णनाशः करणीयः किन्तु यत् अस्ति तस्य नाशः नास्ति लोकस्य नियमः सः यदस्ति तस्य नाशः नास्ति अस्माभिः यदर्जुनस्य समीपम् अर्जुनं बोधयति अस्माभिः स्वयं चिन्तनीयं किम् अस्ति इति वदति किं नास्ति इति वदति अस्ति नास्ति किम् इति अवगन्तव्यं खलु तदेव मरणं मारणं मारणं कर्तुं न शक्नोति स्वयं मरणमपि नास्ति कस्य आत्मनः अस्माकम् इदानीम् आत्मविषये अस्माभिः किञ्चित् अस्माकं बुद्धिम् उपयुज्य वयं किञ्चित् अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्मः किन्तु तत् न शक्नुमः इति पूर्वमेव उक्तवन्तः कारणं किम् बुद्धेः अनन्तरं विद्यमानवस्तु अस्ति आत्मा वयं पश्यामः चेत् कानिचन वस्तूनि सन्ति अस्माकं शरीरम् अस्ति अनन्तरं वयं किञ्चित् चिन्तयामः चेत् इन्द्रियाणि इति अवगच्छामः इन्द्रियाणि कानि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वयम् अस्मिन् लोके विद्यमानविषयाः अथवा विषयान् वयं कथम् अवगच्छामः इन्द्रियाणां द्वारा अवगच्छामः स्पष्टमस्ति तदेव एतस्य अर्थम् अवगच्छति इन्द्रियाणां द्वारा एव वयं विषयान् अवगच्छामः विषयान् स्वीकुर्मः इन्द्रियम् इन्द्रियद्वारा अवगन्तुं न शक्नोति चेत् तत् इन्द्रियद्वारा वयम् अवगन्तुम् इन्द्रियस्य बहिः अस्ति इति एकवस्तु कथम् इदानीं पश्यतु किमपि अहं पुस्तकं पश्यामि पुस्तकम् अस्ति इति अहम् अहं कथम् अवगच्छामि एतत् स्पष्टम् अवगन्तव्यं पुस्तकमस्ति इति अहं कथम् अवगच्छामि अहं पश्यामि मम दर्शन इन्द्रियद्वारा अहं पश्यामि इति कारणेन अहम् अवगच्छामि मम दर्शन इन्द्रियमेव नास्ति इति चिन्तयतु अहं द्रष्टुं न शक्नोमि जन्मना अन्ध अहं अहम् अत्र अस्मिन् प्रकोष्ठे अहम् आगच्छामि अत्र पुस्तकमस्ति इति अहम् अवगच्छामि वा न कारणं किम् मम दर्शनशक्तिः नास्ति मम दर्शनशक्तितः अग्रे अस्ति तद्वस्तु तदहम् अवगन्तुं न शक्नोमि एवमेव सर्व इन्द्रियद्वारा एव वयं ज्ञानं प्राप्नुमः इत्युक्ते विषयसंयोगात् विषयैः सह कः संयोगं करोति किं संयोगं करोति इन्द्रियं इन्द्रियसंयोगकारणेन वयम् अवगच्छामः एकैकविषयः अपि एवमेव एतदिति न एकवस्तु अस्ति तत् खादामः उत्तमरुचिः अस्ति कथम् अवगच्छामः जिह्वकारणेन किल तस्य रुचि अवगमनकारणेन तस्य इन्द्रियद्वारा रसनेन्द्रियद्वारा वयम् अवगच्छामः रसनेन्द्रियस्य शक्तिः नास्ति चेत् अहम् अवगन्तुं न शक्नोमि रसनेन्द्रियतः बहिः अस्ति चेत् अहम् अवगन्तुं न शक्नोमि एवमेव विद्यमानानि बहूनि कार्याणि वयं कथम् अवगतवन्तः इन्द्रियद्वारा अवगच्छ गतवर्गे उक्तवन्तः पूर्व कदाचित् उक्तवन्तः कानिचन कार्याणि वयं द्रष्टुं न शक्नुमः वयं न अनुभूतवन्तः कदापि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः कथम् अवगच्छामः अनुभवद्वारा अवगच्छामः अथवा ऊहद्वारा अवग अवगच्छामः किल तादृश बहूनि कार्याणि वयम् अवगच्छामः एवं भवितुम् अर्हता अस्ति एतत् अस्ति चेत् एतद् भवति वयं वदामः बहूनि कार्याणि तादृशं वयं वदामः कथम् अत्र एक उदाहरणमपि वयम् उक्तवन्तः यत्र यत्र वह्निः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यत्र धूमः अस्ति तत्र नी भवति तत् कथं वयं पूर्वं दृष्टवन्तः पूर्वज्ञानमस्ति अस्माकं यत्र कुत्रापि धूमः अस्ति चेत् तत्र किं भवति वह्नी भवति इति वयम् अवगतवन्तः तादृशमपि ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः तत् कथम् अवगच्छामः इन्द्रियद्वारा वा तत् ज्ञानं कथं प्राप्नुमः पुस्तकमस्ति इति अहं स्पर्शनद्वारा अवगच्छामि अनु अनुमानद्वारा किल अनुमान अनु पूर्वानुभवः अनुमानं मनसा ऊहं कुर्मः सत्यम् अन्य कानिचन कार्याणि सन्ति लोके ततोपि बहिः अस्ति इदानीं गतसप्ताहे अपि उक्तवान् इति मन्ये मम पिता कः इति अहं कथम् अवगच्छामि
भवतां सर्वेषां पिता कः इति कथम् अवगच्छति
कथं जानीमः कथं भवती जानाति भवत्याः पिता एषः भवत्याः पिता इति कथं जानाति माता उक्तवती अन्यत् किमपि अस्माकम् एतत् नास्ति मातुः वाक्यं प्रमाणमस्ति तत्र सत्यं हम्म।
तादृशमपि बुद्धि उपयुज्य बहूनि कार्याणि अवगच्छामः एवं त्रिविधं वयं सामान्यलोके सामान्यकार्याणि उक्तवान् सामान्यतया लोके वयम् एवं सर्वम् अवगमनं कुर्मः एकम् इन्द्रियाणां द्वारा अवगच्छामः अथवा मनसा अवगच्छामः अथवा बुद्धि उपयुज्य अवगच्छामः एतेषां सर्वेषां मेलनेनैव सर्वविध अवगमनमपि भवति केवलम् इन्द्रियमस्ति चेत् अवगमनं न भवति किल मम नेत्रेन्द्रियमस्ति तेन सह मनः नास्ति चेत् अहं पश्यामि वा न बहूनि कार्याणि वयम् एकबस् यानेन गच्छामः गमनसन्दर्भे बहूनि कार्याणि वयं पश्यामः किन्तु किमपि अस्माकं मनसि प्रविशति वा कानिचन कार्याणि एव वयं पश्यामः कारणं किं तत्र मनः लग्नम् अभवत् तादृशं यत्र मनः इन्द्रियाणि बुद्धि एतत् सर्वं मिलन्ति तदा एव वयं विषय अवगमनं कुर्मः किन्तु आत्मा इति वस्तु किं भवति एवम् अवगन्तुं न शक्नुमः कारणं किं ततः अपि बहिः अस्ति तद् वस्तु mm. मनः किम् इति इन्द्रियाणां द्वारा अवगन्तुं शक्नोति वा मनः किम् इति कोऽपि पृच्छति इन्द्रियाणां द्वारा नेत्रद्वारा पश्यति वा स्पर्शद्वारा स्पर्शं करोति वा जिह्वाद्वारा रुचिं करोति वा कदापि मनसः रुचिं न कृतवन्तः ग्रहणमपि न किमपि न कृतवन्तः किन्तु इन्द्रियाणां द्वारा न शक्नुमः इति अवगतवन्तः बुद्धिः अस्ति इति मनसा अपि अवगन्तुं न शक्नुमः कारणं किं बुद्धिः ततोपि अग्रे अस्ति सत्यं यदा इन्द्रियाणां द्वारा मनसः अवगमनं न भवति मनसः द्वारा बुद्धेः अवगमनं न भवति बुद्धेः द्वारा अपि कस्य अवगमनं न भवति आत्मनः अवगमनं न भवति एतत् भिन्नभिन्नरीत्या पाठयन्ति कथं प्रथमं पश्यति अहं कः इति प्रश्नः कोऽहम् इति प्रश्नः यः अन्वेषणं करोति यः चिन्तनं करोति सः अन्वेषणद्वारा प्रथमं चिन्तयति अहम् इत्युक्ते एतत् शरीरं किल इदानीं वयम् एवमेव वदामः सुरेशमहोदयः इत्युक्ते सः इति वदामः वा न वा राधारमणञ्जी इत्युक्ते सः पद्मकुमारः इत्युक्ते एषः कथं वदति अहमिति तत्र किं चिन्तयति सामान्य अस्माकं सम्भाषणे जीवने अवगमने अहं किम् इति वयं चिन्तयामः शरीरम् इति चिन्तयामः पुनः वयं यदा अधिकं चिन्तयामः सामान्यं तादृशं चिन्तयामः चेत् किमपि नास्ति शरीरमेव अहम् इति चिन्तयामः एवमेव जीवनं कुर्मः रोगः आगच्छति तस्य किमपि करणीयं यद्यत् करणीयं सर्वं कृत्वा जीवनं नयामः किन्तु यः किञ्चित् चिन्तनं करोति सः अवगच्छति एतत् शरीरं केवलम् अहं न कारणं किम् अहम् एव वदामि बहुवारं मम शरीरम् इति वदामि वदामि वा न वा भाषायां भवतां भाषायां चिन्तयतु मम इति प्रयोगं करोति वा न वा मम उपनेत्रम् इति अहं वदामि मम उपनेत्रं मम पुस्तकं मम सङ्गणकम् इति अहं वदामि अहं वा सङ्गणकं मम सङ्गणकम् इति प्रयोगः किमर्थम् किमर्थं मम सङ्गणकम् इति वदति अहं सङ्गणकं न अहं क्रीतवती
अहं सङ्गणकं नास्ति इति अवगतं मम उपनेत्रम् इति किमर्थं प्रयोगं करोति अहम् उपनेत्रं नास्मि अहम् उपनेत्रतः भिन्नः अस्मि स्पष्टम् एवं चेत् मम शरीरम् इति अहं वदामि चेत् शरीरम् अहं वा
परन्तु अहम् मम आत्मा अपि न भवतु इदानीं शरीरस्य विषये भवतु आत्मा किमिति न जानीमः किल तस्मिन् विषये एव चिन्तयामः वयं किल <laughs> आत्मा मम आत्मा इति न प्रयोगः नास्ति अहं ब्रह्मास्मि इत्येव प्रयोगः अहमेव ब्रह्म इति वदति तत्र मम ब्रह्मास्मि इति न किल मम ब्रह्म इति प्रयोगः तत् भिन्नविषयः तत् वयं चिन्तयामः इदानीं सरलरीत्या वयं चिन्तयामः चेत् पश्यतु अथवा इतोपि किञ्चित् शरीरेण सह स्वीकरोतु हस्तः अहं हस्तः वा न मम हस्तः सत्यम् अहं हस्तः न मम हस्तः मम पादः मम नेत्रम् एतत् सर्वं मिलति चेदेव किल भवतः शरीरम् मम शरीरम् इति वदामः कारणं नो चेत् मम हस्त हस्तः गच्छति इति चिन्तयतु किमपि आक्सिडेण्ट् अभवत् सङ्घटने मम हस्तः गतः अहं गतवान् वा नास्ति खलु तदानीमपि पद्मकुमारः जीवति जीवति वा न वा हस्तः नास्ति किन्तु सः जीवति पादः नास्ति सः जीवति किमपि नेत्रं नास्ति सः जीवति यत्किमपि इन्द्रियं गच्छतु किन्तु अहं न गतम् अहमस्ति किन्तु कदापि सः गतवान् इति वदति कदा
तस्य आत्मा तस्य प्राणाः यदा गच्छन्ति अथवा जीवः यदा गच्छति शरीरतः यदा जीवः बहिः भवति तदा सः गतवान् इत्येव सः मृतवान् इति वयं प्रयोगं कुर्मः सः मृतवान् तत् यदा सः मृतवान् इति वदति तस्मिन् समये तस्य शरीरं नास्ति वा अस्ति किल तस्मात् एवं बहुविधप्रकारेण वयं चिन्तयामः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किं नास्ति अहम् एतत् शरीरं न ततोपि अधिकं यदा चिन्तयामः शरीरं नास्ति चेत् किं भवेत् भवितुम् अर्हता अस्ति इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि न इति अवगच्छामः अग्रे गच्छामः चेत् किं भवति मनः मनः अपि न इति अवगच्छामः ततोपि अग्रे किं भवति बुद्धि बुद्धिः अपि न इति अवगच्छामः अहम् इत्युक्ते बुद्धिः अपि न तस्य पृष्ठतः विद्यमान एकबोधः एव आत्मा सः तस्य बोधस्य नाम किम् अहं बुद्धि इति वदति अहङ्कारः एवं परिवर्तनं करणीयम् अहं बुद्धिः अहम् अस्मि इति एकः बोधः सः बोधः कः इति अवगच्छतु तस्य विषये एव वदति अस्मिन् श्लोके तस्य विषये किं वदति तस्य विषये किं वदति सः बोधः केनापि नाशयितुं न शक्नोति केनापि नाशयितुं न शक्यते कोऽपि तस्य नाशं कर्तुं न शक्नोति कस्य नाशं कर्तुं न शक्नोति अहं बुद्धिः आत्मा इति वदति अथवा अथवा किं वदति वयं सामान्यतया अस्माकं जीवः अथवा आत्मा इति यद् वदति तस्य हननं तत् अस्माभिः स्पष्टम् अवगन्तव्यं तदर्थमेव वदामि केनापि हननं कर्तुं न शक्यते तस्य मरणं नास्ति तस्य नाशः नास्ति इति वदति वयं यदा पठामः वयं चिन्तयामः मरणमस्ति किल मम मरणम् अस्ति किल परन्तु एकस्य मरणं तत्र नास्ति ईश्वरानुग्रहेण वयं तु तस्मिन् विषये न चिन्तयामः लोके अत्र वदति गीतायाम् उपनिषत्सु सर्वत्र वदति मनुष्येण कस्मिन् विषये चिन्तनं करणीयम् आत्मनः विषये तस्य विषये चिन्तनं करणीयं कारणं किम् अस्ति तद् नित्यमस्ति तद् शाश्वतमस्ति तस्य नाशः नास्ति तस्य परिवर्तनं नास्ति यस्मिन् सन्दर्भे भवान् तस्य विषये अवगच्छति भवतः ज्ञानं भवति तदानीं किं भवति भवतः दुःखं गच्छति तदर्थमेव यावत् कालपर्यन्तं भवान् तस्मिन् विषये न अवगच्छति भवतः दुःखं तु भवत्येव तदा तस्मिन् लोके मरणं मारणं सर्वमपि अस्ति एव कारणं किं वयं शरीरस्य लोके शरीराणां मध्ये व्यवहारविषये वयं चिन्तयामः तस्मात् भगवान् वदति भवतः स्थानम् अस्माभिः किं करणीयम् अस्माकं समीपमेव वदति इतोपि किञ्चित् अग्रे चिन्तनं करणीयं तादृशं चिन्तनं कुर्मः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः विश्वे ലോके सर्वम् एकमेव शरीरस्य स्थितिमध्ये न वदति तत् अत्र वयं स्थित्वा तद् अवगन्तुमपि न शक्नुमः वयं कथं तत् स्थानं प्राप्तुं शक्नुमः सर्वम् एकम् इति ज्ञानं कथमहं प्राप्तुं शक्नोमि तत् सः एव विषयः तत्र कथमहं प्राप्तुं शक्नोमि मया स्वयं प्रयत्नः करणीयः मम आत्मज्ञानं भवेत् कस्य आत्मनः विषये मया ज्ञातव्यम्
स्वस्य एव तदेव वदति अत्रत्य पठनस्य भेदः तत्रैव वयमपि पठितुं प्रयत्नं कुर्मः सदा सर्वदा वयं पठामः किन्तु कथं वयं पठामः बहिः विद्यमानानि कार्याणि वयं पठामः कदापि अन्तरङ्गं प्रति वयं न पश्यामः स्वस्य विषये न चिन्तयामः एषा विद्या तादृशी अस्ति का विद्या आत्मीयविद्या आध्यात्मिकी विद्या गीता पाठयति उपनिषत् पाठयति सा विद्या कीदृशी विद्या अस्ति स्वस्य विषये अवगमनाय स्वचिन्तनार्थम् अस्माभिः कथं प्रयत्नः करणीयः तस्मिन् विषये एव अत्र वदति तदेव सः वदति भवता स्वयं तस्मिन् विषये चिन्तनीयं कस्मिन् विषये चिन्तनीयं मरणं नास्ति तस्य मारणं केनापि कर्तुं न शक्यते एतत् सर्वम् उत्तमं सम्यक् एवं सर्वं वदति किन्तु कस्य विषये वदति इति अवगमनं भवेत् अवगमनं कर्तुं किं करणीयं कथम् अवगच्छामः
चिन्तनं करणीयं चिन्तनं करणीयं कथम् आत्मनः विषये वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अनुभवः प्राप्तव्यः तस्मिन् विषये अनुभवः प्राप्तव्यः एतादृशग्रन्थानां पठनेन कः लाभः अहम् उक्तवान् आरम्भे बहूनि कार्याणि सन्ति ज्ञानप्राप्तिनिमित्तम् इन्द्रियाणां द्वारा वयं प्राप्नुमः नो चेत् प्रमा भिन्नभिन्नप्रमाणानि ऊहद्वारा प्राप्नुमः अनुमानद्वारा प्राप्नुमः नो चेत् ऋषिवाक्ये विश्वासं कुर्मः मातुः वाक्ये विश्वासं कुर्मः ये अनुभूतवन्तः ये दृष्टवन्तः तेषां वाक्यानि वयं सत्यम् इति विश्वासं कुर्मः चन्द्रलोके किं किम् अस्ति इति वयं वयं पुस्तकेषु पठामः वयं विश्वासं कुर्मः कथं वयं विश्वासं कुर्मः वयं दृष्टवन्तः वा न कथं यः तत्र गतवान् तस्य वाक्यं वयं चिन् सः सत्यं वदति इति विश्वासं कुर्मः सः असत्यं न वदति इति तादृशमेव अस्माकं ऋषयः ये अस्माकं परम्परायाम् आसन् ते अस्मिन् विषये अनुभवं प्राप्तवन्तः अनुभूतवन्तः तेषाम् अनुभवान् ते उक्तवन्तः तस्मात् ते सत्यमेव वदन्ति इति दृढविश्वासं कुर्मः चेदपि वयम् एवम् अस्ति इति अवगन्तुं शक्नुमः एवम् अस्ति इति अवगमनान् अगम अवगमनेन कः लाभः अस्ति इति अहम् अहम् अङ्गीकृतवान् मम कः लाभः मम इदा इदानीं लोके सर्वे अपि भवती वा भवतु अहं वा भवतु एषा वा भवतु भवान् वा भवतु वयं सर्वे किमर्थं प्रयत्नं कुर्मः प्रातःकालतः आरभ्य प्रातःकाले यदा उत्तिष्ठति नित्यजीवने वदामि अन्यत् सर्वं त्यजतु प्रतिदिनं किमर्थं वयं प्रयत्नं कुर्मः किमर्थं वयं कर्म कुर्मः किमर्थं वयं कार्यं कुर्मः सुखार्थमेव किल अन्यत् किमपि न मम चिन्तनस्य भेदः स्यात् कारणे एकैकस्य एकैकमेव सुखं ददाति सर्वेषां समानकार्यं सुखं न ददाति तद् तदपि एक एकः विषयः अस्ति पश्यतु किमपि एकवस्तु एका उत्तमा शाटिका अस्ति इति चिन्तयतु
शाटिका इति अन्यत् किमपि स्वीकरोतु किमपि एकवस्तु अथवा उत्तमम् एका उत्तमा शाटिका सा एकस्याः कृते सन्तोषं जनयति सुखं ददाति दर्शने किन्तु अन्य एकस्याः कृते दुःखं जनयति नास्ति वा यस्य हस्ते धनमस्ति स्वीकर्तुं शक्नोति सः यत् तद् दृष्टवान् तस्य मनसि सन्तोषः कारणं किं मया स्वीकर्तुं शक्यते सा एव शाटिका अन्य एकः पश्यति अथवा एका पश्यति तस्य मनसि दुःखं जनयति किमर्थं दुःखं मम हस्ते धनं नास्ति मया स्वीकर्तुं न शक्यते तस्य सन्तोषस्य दुःखस्य कारणं सा शाटिका वा इदानीं तृतीयप्रश्नः अभवत् धनं धनं वा शाटिका धनं वा शाटिका वा तस्य तस्य चिन्तनं वा चिन्तनमेव एतत् वक्तुं बहु सरलं किन्तु एतस्य अवगमनं नास्ति इति कारणेन एव वयं लोके सर्वाणि कार्याणि कुर्मः अस्माकं कार्यकरणं वस्तु उपरि एव अस्माकं चिन्तनं तस्मिन् सन्तोषः अस्ति इति वयं चिन्तयामः किन्तु वस्तु उपरि किमपि नास्ति सन्तोषः कुत्र अस्ति मम अस्ति किल यः पश्यति तस्मिन् अस्ति सन्तोषः वयम् अद्य पठामः अस्माकं सर्वविधपठनमपि वस्तुनः विषये अस्ति किन्तु अस्माभिः वस्तुतया चिन्तनीयः विषयः कः स्वस्य विषये चिन्तनीयं मया मम इच्छा मम इच्छा एव किल मम सन्तोषस्य वा मम दुःखस्य कारणमस्ति मम इच्छायाः नियन्त्रणं कर्तुं मया पठनीयम् मम इच्छायाः नियन्त्रणं कर्तुं मया पठनीयं चेत् मया किं करणीयम् तस्मिन् विषये चिन्तनं करणीयम् वस्तूनां विषये चिन्तनं करोति चेत् मम इच्छायाः परिसमाप्तिः कदापि न भवति अद्य पश्यतु एकैकं नूतन नूतन नूतन नूतनवस्तु आगच्छति वस्तु नूतनं नूतनम् आगच्छति भवतां सन्तोषस्य यत् पूर्वमासीत् किञ्चिदपि अधिकं भवति वा नास्ति तस्मात् वदति वस्तुनः पृष्ठतः न गच्छतु प्रथमं तथा वस्तुनः पृष्ठतः न गन्तव्यं चेत् प्रथमं किं ज्ञातव्यम् सन्तोषः कुत्र सुखं कुत्र आनन्दः कुत्र एतत् किञ्चित् डप्त् अस्ति एषः विषयः इदानीं सामान्य उदाहरणेषु अवगमनं बहु सरलम् एकवस्तु अस्ति इति चिन्तयतु सम्यक् एकं मधुरमस्ति पायसमस्ति पायसे सन्तोषः अस्ति वा भवती सन्तोषः अस्ति वा
स्वीकर्तुं सन्तोष पायसं यदा वयं खादामः अथवा यत् इच्छति तत् खादति तस्मिन् समये एकः आनन्दः अस्ति सः सः आनन्दः पायसे वा भवति वा स्वस्मिन् एव किल किन्तु वयं पायसस्य पृष्ठतः गच्छामः वा अस्माकम् अन्तरङ्गे एव विद्यमानसुखस्य पृष्ठतः गच्छामः वा पायसस्य पृष्ठतः गच्छामः यस्य कस्यापि विषये चिन्तयतु एवमेव अस्ति तदर्थमेव अस्माकं ऋषयः उक्तवन्तः अथवा एतादृशग्रन्थेषु सन्ति आत्मनः विषये चिन्तयतु इत्युक्ते सा चिन्ता चिन्तनं किञ्चित् भिन्नं करणीयं सर्वदा वयं बहिः चिन्तयामः बहिः विद्यमानानि कार्याणि चिन्तयामः सर्वं तत्र तत्र तत्र इति धावनं कुर्मः एवं धावनं कुर्मः चेत् जीवने वयं किमपि प्राप्तुं न शक्नुमः एतानि कर्माणि कृत्वा कुर्वन् किं भवति मरणं प्राप्नोति मरणं प्राप्नोति इत्युक्ते शरीरम् एतत् शरीरं गच्छति एतत् कदा आरब्धम् यदा अस्माकं बोधः अस्ति तदा आरभ्य बोधः इत्युक्ते यदा एतत् जीवनम् आरब्धं तदा आरभ्य एतदेव कार्यं कुर्वन्नस्मि किमर्थं न पठति किमर्थं भवान् न चिन्तयति भवान् प्रतिदिनं कतिवारम् अनुभवामः तदेव वदति भवान् एकवारं निश्चयं करोतु तत् तस्य अवगमनं बहु अस्ति एवम् इदानीं वयम् उक्तवन्तः यदि उक्तवन्तः इति कारणेन वयं न ज्ञातवन्तः कारणम् एकवारं जानाति चेत् पुनः किं न करोति तस्य पृष्ठतः न गच्छति वयं पुनः अपि तस्य पृष्ठतः गच्छामः खलु एकवारम् अवगमनं भवति चेत् एकवारम् अग्निः अस्ति हस्तं स्थापयति चेत् उष्णं भवति इति अवगच्छति पुनः पुनः न करोति अग्नौ हस्तं न स्थापयामः वयं जानीमः तत्र स्थापयति चेत् उष्णं भवति तस्य फलं तदेव अस्ति इति कारणं किं वयं ज्ञातवन्तः अत्र तु अस्माकम् अनुभवः नास्ति तत्र अनुभवः प्राप्तव्यः कथम् अनुभवं प्राप्तुं शक्नुमः तादृशविषये चिन्तनं करणीयं तादृशजीवनं करणीयं तदा वयं किञ्चित् किञ्चित् किञ्चित् किञ्चित् अवगन्तुं शक्नुमः तदर्थं भिन्नभिन्न उपायान् वदति एकम् अस्ति आत्मा अस्ति इति चिन्तयतु सर्वेषां अन्तरङ्गे समान आत्मा एव अस्ति दर्शनद्वयमस्ति अस्माकं ग्रन्थेषु एकं वयं व्यष्टिरूपेण द्रष्टुं शक्नुमः इत्युक्ते एकम् एकम् एकम् इति एकैक एकैकः अस्ति सर्वं मिलित्वा पश्यति तस्य नाम अस्ति समष्टिरूपेण पश्यति अहम् उदाहरणं पूर्वम् उक्तवान् वृक्षः वृक्षः वृक्षः इति पश्यति चेत् व्यष्टिदर्शनम् इति वदति इत्युक्ते एकः एकः एकः एकः इति पश्यामः किन्तु वनम् इति पश्यामः चेत् किं समष्टिदर्शनमस्ति तादृशं वयं यदा समष्टिरूपेण यदा पश्यामः आत्मा इति वदति सा आत्मा कीदृशी अस्ति कीदृशः अस्ति एकमेव अस्ति तस्मात् वयं यत्र कुत्रापि यदा किमपि दुःखं कारयामः अथवा वयं यत्किमपि कुर्मः तस्मिन् सन्दर्भे किं भवति तस्य स्पर्शः अस्मासु अपि भवति अहं कस्मिन्नपि दुःखं कारयामि इति चिन्तयतु तदर्थमेव एतत् सर्वं पठामः अहं कस्यापि अन्तरङ्गे दुःखं कारयामि मम कर्म तादृशं भवति चेत् निश्चयेन तस्य फलं भविष्यति कुत्र भवति फलं मयि भवति अहं कथं कथम् अन्यत्र दुःखं कारयामि कथं कथं मया अन्यत्र दुःखं कारयितुं शक्यते मम वाक् रूपेण अथवा मम कर्मरूपेण भिन्नभिन्न मम कर्मरूपेण कथमपि अहं दुःखं जनयितुं शक्नोमि किन्तु वयं तस्मिन् समये वयं न अवगच्छामः तत् दुःखं कुत्र भवति अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि भवति अस्मासु अपि भवति तस्मादेव लघु लघु विषयेषु अपि तदेव एकस्थाने एकगृहमस्ति इति चिन्तयतु एकगृहं गृहे एक उत्तमवातावरणम् अस्ति चेत् सर्वेषाम् आनन्दः भवति वा न वा उत्तमवातावरणं कः जननं करोति कः निर्माणं करोति कैः निर्मातव्यं तर्हि मम गृहे पञ्चजनाः सन्ति इति चिन्तयतु वयं पञ्चजनाः अपि सम्यक् व्यवहारं कुर्मः चेत् स्वाभाविकतया तत्र किं भवति उत्तमवातावरणं भवति तत्र उत्तमवातावरणं भवति चेत् किं भवति
सर्वेषां सन्तोषः भवति सर्वेषाम् आनन्दः भवति किन्तु तत्र एकः भिन्नरीत्या व्यवहारं करोति किं भवति वातावरणं कलुषितं भवति असम्यक् भवति तत्र किञ्चित् किञ्चित् दुःखं भवति तत् दुःखं तेनापि अनुभोक्तव्यं वा न वा सः अपि तस्मिन् दुःखे भवति तदा वयं स्वयमेव किं कुर्मः अस्माकम् एतादृश वातावरणस्य निर्माणं कुर्मः तत् त्रिषु सन्दर्भेषु भवति कथं यदा आत्मनः विषये वयं पठामः तत्र वदति आत्मा अस्ति तत् उपनिषत् मध्ये वदति तस्य पादत्रयमस्ति इति चिन्तयतु एकं जाग्रत् एकं स्वप्न एकं सुषुप्ति सुषुप्ति जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थात्रयं जाग्रत् इत्युक्ते किम् इदानीं वयम् इदानीं किम् इति चिन्तयामः एतत् जाग्रत् एतत् न जाग्रत् तद् अनन्तरं पश्यामः स्वप्नम् इत्युक्ते किम् वयं यदा निद्रायां पश्यामः अस्माकं चिन्तनमस्ति तत् स्वप्नम् इति पश्यामः सुषुप्ति इत्युक्ते किम् सम्यक् निद्रां कृतवन्तः इति चिन्तयतु श्वः प्रातःकाले उत्तिष्ठति प्रातःकाले वदति अहं सम्यक् निद्रितवान् वदति हम्म।
मध्ये मध्ये उत्तिष्ठति चेत् वयं न वदामः तादृशम् हम्म। अहं सम्यक् निद्रितवान् इति अहं वदामि अहं किमपि कृतवान् मम अनुभवः अस्ति तत्र सुषुप्तिमध्ये सम्यक् निद्रितवान् इति वदति मम अनुभवः अस्ति तत् स्वप्नं न आसीत् स्वप्नं वा स्वप्नं चेत् निद्रा इति न वदामः सम्यक् निद्रा इति न वदामः जाग्रता आसीत् वा तत्र न तद्वयमपि भिन्न एका स्थितिः आसीत् तत्र तस्मिन् समये तस्मिन् सन्दर्भे समयः इति अस्ति वा टैम् इति कन्सेप्ट् अस्ति वा न भारः अस्ति वा रूपम् अस्ति वा नाम अस्ति वा किमपि नास्ति हम्म। किन्तु तस्मिन् सन्दर्भे किम् आसीत् इति वयं जानीमः सुखमासीत् इति जानीमः तस्य नाम सुषुप्ति सा स्थितिः तत्र एकः दोषः अस्ति तस्मिन् समये मम बोधः न आसीत् बोधरूपेण सा स्थितिः भवति चेत् तस्य नाम किम् अस्ति समाधि समाधि मध्ये समाधि भवति इति निर्विकल्पसमाधि इति वदति भिन्नभिन्नसमाधि भवति किल तस्य नाम तद् बोध अहम् अनुभवामि मयि विद्यमान अहं तद् अनुभवामि किं सुषुप्तिमध्ये किम् आसीत् तदेव अवस्थात्रयं सामान्यतया एकैकं स्वीकृत्य चिन्तयामः बहु बृहत् अस्ति जाग्रत् इति अस्ति वयम् उक्तवन्तः आरम्भे वयं सर्वे इदानीं जाग्रत् अवस्थायां स्मः सत्यम् अहं वदामि वयं सर्वे स्वप्नावस्थायाम् उपविशामः इदानीं जाग्रत् चलति वा स्वप्नं चलति वा अधिकसमयं जीवने वयं सर्वे अपि स्वप्नलोके स्मः निद्रायां यत् स्वप्नं पश्यति तदेव न इदानीम् अत्र उपविशामि वर्तमाने इदानीं किं चलति अहं पाठयामि भवन्तः मम पुरतः उपविशन्ति नेत्रं सर्वम् उद्घाट्य प्रयत्नेन अनन्तरं सम्यक् उपविशामि इति धारणया उपविशन्ति अस्ति अथवा उपविशन् अस्ति किन्तु मनसि किं किं चलति कति कति कार्याणि वयं चिन्तयामः केचन चिन्तयन्ति एतद् एतद् अनन्तरं मया पाठनीयं कथं पाठयामि अहं कथं शिबिरं चालयामि मम तत् किमपि किमपि चिन्तयति केचन जनाः चिन्तयन्ति ओ अद्य प्रातःकाले अल्पाहारः किम् आसीत् कुत्र तत् स्वप्नलोकः वा जागृतिलोकः सर्वकार्यं यदा वदन्ति स्वाभाविकतया केचन जनाः सन्ति यदा भवान् गृहे भवति तस्मिन् समये सर्वदा भवान् कार्यालयविषये चिन्तयति किल गृहम् आगच्छति पञ्चवादने गृहकार्याणि करणीयानि तद् न तस्मिन् समये कार्यालये तत् करणीयं कार्यालये मेनेजर् सह एवं कलहः अभवत् एवम् अभवत् सम्पूर्णं स्वप्नलोके कार्यालये भवति प्रातःकाले उत्थाय दशवादने कार्यालयं प्राप्नोति तदा किं भवति गृहकार्यं भवान् कार्यालये अस्ति वा गृहे अस्ति वा तदेव जाग्रत् इति वयं वदामः किन्तु जाग्रत् लोके वयं न भवामः वयम् अधिकसमयं स्वप्नलोके भवामः तद् जाग्रत् लोके भवितव्यम् इत्युक्ते किं किं करणीयं तदर्थं कीदृशप्रयत्नः करणीयः उपनिषत् मध्ये सर्वं बहु सुन्दररीत्या विवरणं करोति कथं जाग्रत् लोके तदर्थमेव वदति वर्तमाने जीवनं करोतु इति वदति इदानीं किं करोति तत् करोतु सम्यक् करोतु तत् सम्यक् करोतु इदानीं किं करोति तत् सम्यक् करणीयं चेत् किं करणीयम्
कान्सन्ट्रेशन् कुत्र भवेत् एकाग्रता कुत्र भवेत् कार्ये भवेत् किन्तु अस्माकं किमर्थं कान्सन्ट्रेशन् नास्ति किमर्थम् एकाग्रता नास्ति किमर्थं वयं कार्यं सम्यक् कर्तुं न शक्नुमः नवतिप्रतिशतं वयं फलविषये स्वप्ने भवामः यदा एकं कार्यं करोति कार्यकरणसमये अस्माकम् अन्तरङ्गे जागृतलोकः न चलति अस्माकम् अन्तरङ्गे किं चलति स्वप्नलोकः चलति एतस्य फलं किम् अहम् मेघमेवं करोमि चेत् किं भवति रात्रिभोजनं किं भवति अन्यभिन्नभिन्नविषयान् वयं चिन्तयामः अथवा किं कार्यं करोति तदपि तस्मिन् विषये अपि गीतां पठति का क्रिया तत्र तत्र क्रिया का पठनसमये पठनं किल किन्तु पठनक्रियां करोति वा अन्ये बहु क्रियां कुर्मः वयं तत् फलविषये चिन्ता आगच्छति पठनं स्थगनं भवति तत्र एतत् पठति चेत् किं प्रयोजनं किल जनाः पृच्छन्ति किल संस्कृतं पठि पठितुम् आगच्छति कष्टेन संस्कृतं पठितुम् आगच्छति आगत्य पृच्छति संस्कृतं पठति चेत् किं प्रयोजनं भवान् किमर्थम् आगतवान् किमर्थम् आगच्छति पठितुं किं इति न जानाति चेत् स्वयं चिन्तनीयं किल प्रयोजनम् इति इत्युक्ते भिन्नभिन्नविषयान् चिन्तयन्ति तत् प्रयोजने चिन्तनं चेत् वयं तत् कार्यं कर्तुं न शक्नुमः तत् यदा कुर्मः तदा वयं किञ्चित् किञ्चित् अस्मान् अवगन्तुम् आत्मनः अवगमनाय त्रि स्थितिः अस्ति त्रि अवस्थाः त्रयः अवस्थाः के के जाग्रत् स्वप्नं सुषुप्ति तस्मिन् विषये सम्यक् अवगमनं भवेत् जाग्रत् इत्युक्ते किम् अथवा स्वप्नलोकः इत्युक्ते किं सुषुप्ति इत्युक्ते किं सुषुप्ति एकमेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः निद्रायां यत् सुखमस्ति अहं सुखेन निद्रितवान् इति वदामि तस्मिन् समये किम् आसीत् तत् तस्मिन् विषये अपि चिन्तयतु तथा एव अवगन्तुं शक्नुमः बहूनि कार्याणि अवगन्तुं शक्नुमः तस्मिन् समये समयः नासीत् तस्मिन् समये रूपं नासीत् तस्मिन् समये नाम नासीत् तस्मिन् समये मम इति नासीत् मम कुटुम्बं नास्ति मम पति पत्नी नास्ति पतिः नास्ति पुत्रः नास्ति मम उद्योगः नास्ति मम इति अहङ्कारः नास्ति तेन कारणेनैव भवान् सुखेन निद्रां कृतवान् यावत् क्षणपर्यन्तं भवति सः विचारः आसीत् तत् क्षणपर्यन्तं भवान् किं न प्राप्नोति सुषुप्ति न प्राप्नोति सुषुप्तिस्थितिः न भवति तदा तद् बोधपूर्वं तस्य अनुभवं वयं प्राप्तुं शक्नुमः तद् एकवारं तस्य अनुभवः भवति पुनः मनुष्यः अन्यकार्यार्थं प्रयत्नं न करोति तावत् तादृशी स्थितिः अस्ति सा इति वदति तद् ज्ञातव्यं चेत् तत्र कीदृशमस्ति तत्र तत्र तं कोऽपि न मारयितुं शक्नोति तस्य मारणं कोऽपि कर्तुमपि न शक्नोति तस्य सः कमपि न मारयति अपि स्वयं मरणमपि न भवति स्वयं नाशः अपि न भवति अन्य कस्यापि नाशं न करोति अपि एतत् सा स्थितिः स्थितिद्वयमपि नास्ति एतत् कथं पठनीयं कथम् अवगन्तव्यम् इत्युक्ते एतदर्थमेव उपनिषदः सर्वं सन्ति बहु विवरणं करोति व्यवहात्मा इत्युक्ते किं तस्य अवस्थात्रयम् इति उक्तवन्तः जाग्रत् जाग्रत् पुनः विवरणं करोति यदा वयं कथम् अवगच्छामः तादृशरीत्या विवरणं करोति माण्डूकी उपनिषत् सर्वं स्वीकृत्य पश्यतु डैरेक्ट् वदति एवं तद् अष्टादश प्रकाराः तस्य कथं जाग्रतवस्थायां कथम् अष्टादश भवन्ति भवतां पञ्च इन्द्रियाणि अनन्तरं पञ्चप्राणाः पञ्चवायुः वायुः अस्ति किल पञ्च किं किं पञ्च प्राण अपान व्यान उदान समान पञ्चविध प्राणाः सन्ति अन्तरङ्गे प्राणः इत्युक्ते कः इदानीं विवरणं कर्तुं न वयं यदा कदापि पश्यामः प्राण अपानः इत्युक्ते कः व्यानः इत्युक्ते कः उदानः इत्युक्ते कः समानः अस्माकम् अनुभवः भवति वयं जीवने अनुभवं कुर्मः प्राणशक्तिः इत्युक्ते का शक्तिः व्यान व्यानः इत्युक्ते एकपदस्य अपि सम्बन्धः अस्ति व्याप्तमस्ति इति कारणेन व्यानः इति वदति व्याप्तमित्युक्ते शरीरे सम्पूर्णं तद् व्याप्तमस्ति तेन कारणेन तस्य नाम अस्ति व्यान व्यानस्य कोपः भवति उदाहरणार्थं वदामि तदा एव अस्माकं किं भवति प्रश्नः भवति व्यान अस्ति तस्य कोपः भवति तस्मिन् क्षणे भवतां किं भवति प्रेशर् भवति कदाचित् कुत्रापि तस्य केन्द्रीकरणं भवति तत्र प्रेशर् भवति इदानीं भिन्नभिन्नरोगाः सन्ति किल नेत्रे प्रेशर् इति वदामः ग्लाकोमा वा किमर्थं कारणं किं यदा व्यानस्य कोपः भवति शरीरे सर्वत्र विद्यमानव्यानस्य कोपः यदा भवति वयं भिन्नरीत्या तस्य नियन्त्रणं कुर्मः भिन्नरीत्या इत्युक्ते अद्य कथं नियन्त्रणं कुर्मः भिन्नमेडिसिन् दत्वा नियन्त्रणं करोति किल किमपि मेडिसिन् दत्वा यदा नियन्त्रणं करोति तस्य नियन्त्रणं भवति यदा ब्लड् प्रेशर् भवति प्रेशर् भवति चेत् किं वयं स्वीकुर्मः गुलिकां स्वीकुर्मः तेन कारणेन प्रेशर् किं भवति
प्रेशर् न्यूनं भवति किन्तु तद् एकत्र भवति कुत्रापि न गच्छति तद् किड्नि मध्ये भवति किड्नि गच्छति नेत्रं मध्ये आगच्छति नेत्रं भवति അഥവാ മസ്തകെ ഖചനജനാനാം തദേവ കില സ്ഫോടാ ഭവതി അനന്തരം സമ്പൂർണ്ണം നിയന്ത്രണം ഗച്ഛതി തഥാ തസ്യ ചികിത്സ കരണീയ കഥം ചികിത്സ കരണീയ സമഗ്ര ശരീരവിഷയെ പഠനീയം കേവലം ഇതാനും ഭിന്ന ഭിന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അസ്തി കില നേത്രസ്യ സഹ പശ്യതി നേത്രസ്യ അഗ്രേക ഏക ലോക അസ്തി ചേ സഹ നാം ജാനാമി <laughs> ഇതി വദതി അന്യം കമപി പശ്യതു ഹസ്തസ്യ रेटिना स्पेशलिस्ट् इदानीं तदपि आगतं नेत्रमेव भिन्नं भिन्नं मम दन्त अहं दन्तवैद्यं दृष्टवान् तदा दन्तानां सः उक्तवान् अत्र एकः दन्तः अस्ति तत् स्वीकरणीयं तदर्थं भिन्नवैद्यः आवश्यकः सामान्यदन्तवैद्यः एतद् दन्तं न स्वीकरोति तदर्थम् अन्य सर्जन् आवश्यकमस्ति सः भिन्नः अस्ति सः द्रष्टव्यः पश्यतु तस्य पठनं केवलं तत्र नियन्त्रितमस्ति पूर्वं यदा आयुर्वेदस्य वैशिष्ट्यं तत्रैव आयुर्वेदशास्त्रे यदा चिकित्सां करोति तस्य रोगस्य चिकित्सां न करोति भवतः अत्र व्रणमस्ति चेत् अत्र शरीरे मम अङ्गुलीयो मध्ये व्रणमस्ति अहम् अलोपति चिकित्सानिमित्तं गच्छामि किं करोति अत्र ड्रेस्सिङ्ग् करोति अपायिण्ट्मेण्ट् स्थापयति तेन गच्छति अथवा न गच्छति चेत् किं करोति तस्य कर्तनं करो सत्यं किन्तु आयुर्वेदे भवान् भवतः अत्र वेदना अस्ति इति वदति चेत् सः समग्रचिकित्सां करोति भवतः अत्र भवतः वेदना अस्ति तस्य कारणं केवलम् अत्र वेदना इति न अस्मिन् शरीरे सर्व सर्वेषामपि अङ्कानां किमस्ति परस्परसम्बन्धः अस्ति तदहं शरीरविषये उक्तवान् समानं प्रपञ्चे सर्वसृष्टीनामपि एतादृश एकः सम्बन्धः अस्ति तावत् वयम् इदानीम् अवगन्तुं न शक्नुमः स्वस्य शरीरविषये अस्माभिः अवगन्तव्यम् अवगच्छामः चेत् समग्रप्रपञ्चस्य एतादृशसम्बन्धः अस्ति तस्मादेव भवान् अन्यत्र दुःखं जनयति चेत् भवान् अद्य लिखित्वा स्थापयतु तत् कस्य कृते भवतः कृते एव तद् मम कृते एव अहं यत्र जन तस् तस्य कारणं किं दुःखस्य कारणं किम् अहमेव तदहम् इदानीं न अवगच्छामि अहम् एव तस्य कारणम् अहं कुत्रापि तत् कृतवान् तदहं प्राप्नोमि तद् निश्चितमेव कारणं तस्य कारणमेतदेव एतदेव समग्रशरीरस्य यदा सम्बन्धः अस्ति एवमेव सर्वेषाम् अस्माकम् एकः सम्बन्धः अस्ति तस्मादेव वयम् उक्तवन्तः एका संस्कृति इति सर्वम् उक्तवन्तः स्मरति किमर्थं संस्कृति इति वदति एकसंस्कृतियुक्तजनानाम् एकः सम्बन्धः अस्ति तत्सर्वं न न न इति न वक्तव्यं वयं यावत् पर्यन्तं ततः दूरं दूरं दूरम् आगच्छामः वयं तां संस्कृतिं त्यजामः नूतनसंस्कृतिं न प्राप्नुमः मध्ये त्रिशङ्कुस्वर्गे भवामः एतद् अवगन्तम् अवगन्तुं बहु कष्टं न वयं बहु शीघ्रम् अवगच्छामः इदानीं कारणम् अस्माकं लघु लघु विषयेषु पश्यतु लघु लघु विषयेषु भवतां संस्कृतिमध्ये एकवस्त्रधारणमस्ति अस्ति भवतां संस्कृतिमध्ये केशः कथं स्थापनीयम् इति अस्ति सर्वविषयेषु नखं कथं करणीयं नखकर्तनं करणीयम् इति अस्ति अथवा भवता कीदृशी पादरक्षा उपयोक्तव्या इति अस्ति जीवनस्य सामान्यकार्याणि वदामि वदामि भवता कथं दन्तधावनं करणीयमिति भवान् जानाति स्म वयं तत्सर्वं त्यक्तवन्तः किं निम्बवृक्षस्य दण्डं स्वीकृत्य दन्तधावनं करोतु इति उक्तवन्तः वय एतत् पुरातनं कः करोति वृक्षस्य दण्डं स्वीकृत्य अहं किं पञ्चाशत् डालराणि दत्वा एकं ब्रश् स्वीकृतवान् एकदन्तकूर्चा कीदृशं स्वयमेव रौण्ड् करोति तद् मुखे कथं भवान् कीदृश अलसः जायमानः अस्ति एवं कर्तुं न शक्नोति अनन्तरम् अड्वर्टैस्मेण्ट् प्रदर्शयति तद् एवम् अस्ति तेन कारणेन भवतः दन्तस्य अन्तः गत्वा शुद्धं करोति तेन कारणेन किम् अभवत् सर्वदन्तानामपि रन्ध्राः सन्ति इदानीं सर्व प्रतिदिनं दन्त डाक्टर् अपायिण्ट्मेण्ट् आवश्यकं तदनर्थम् इन्शुरेन्स् आवश्यकं सत्यं प्रतिजनानां नवतिप्रतिशतं जनानामपि दन्तस्य नेत्रस्य नासिकायाः कर्णस्य कण्ठस्य हस्तस्य पादस्य सर्वस्य भिन्नभिन्न डाक्टर् कियत् पर्यन्तं गतं कदाचित् विश्वासं कर्तुं न शक्नोति नखस्य डाक्टर् अस्ति किं पोडियाट्रिस् अस्ति किल गत्वा एतत् गत्वा भारते वदन्ति चेत् कोऽपि विश्वासं न करोति इदानीमपि किन्तु अत्र तदपि सामान्यम् भवतः पादे विद्यमाननखकर्तनं कर्तुं भवान् न जानाति वा स्नानं यदा करोति भवता पादम् एकवारम् एवं करोति चेत् पादे किमपि न भविष्यति पादं घर्षणं करोतु तद् न जानाति वा तदर्थं वैद्यं पश्य इत्युक्ते किमर्थम् उक्तवान् लघु लघु लघु लघु लघु विषयेषु वयम् अस्माकम् एकसंस्कृतिः अस्ति तां संस्कृतिं त्यक्त्वा यदा वयम् अग्रे अग्रे अग्रे अग्रे गच्छामः अन्ततो गत्वा किं भवति समग्रसंस्कृतिं गच्छति लघु लघुविषयाः इति न चिन्तयतु वयम् अस्माकं पितामहान् त्यक्तवन्तः मातामहीं त्यक्तवन्तः कुत्रापि कस्मिन्नपि गृहे अस्ति वा भवतामेव स्वगृहं चिन्तयतु भवतां कस्मिन्नपि गृहे भवन्तः जीवनं कुर्वन्ति भवतः पितामही अस्ति वा मातामही अस्ति वा किमर्थं नास्ति भवान् भवतः सुखम् इति विचिन्त्य जीवनं करोतु सत्यं सत्यं तदेव अन्य किमपि व्याख्यानं करोतु किमर्थं वयं सर्वं त्यक्त्वा जीवनं कुर्मः अन्य कुत्रचित् अस्माकम् इच्छा अस्ति तेन किं भवति एवं मन्दं मन्दम् अज्ञात्वा वयम् अस्माकं संस्कृतिं त्यक्त्वा त्यक्त्वा त्यक्त्वा यत् समष्टिरूपेण अस्माकं सुखम् इति केचन कानिचन कार्याणि कृतवन्तः तस्य प्रथमं मूलं कार्यमासीत् गृहं कुटुम्बं तत् नाशं जायमानमस्ति इदानीं कुटुम्बं गच्छति अन्यत् भारतस्य संस्कृतिः इति समाप्तं तत्र एकम् अर्धं वयं पूर्वमेव समापितवन्तः यत् जायिण्ट् फेमिलि इति आसीत् तत् यदा त्यक्तवन्तः पुत्रः भवति पुत्री भवति कः पालयति इदानीं बेबि सिटर् मध्ये स्थापयन्ति केर् मध्ये स्थापयन्ति अथवा ततोपि लघुशिशुः भवति तदा कदा एकवयः भवति ततोपि पूर्वमेव स्थापयति किल सः कथं भवन्तं पश्यति अग्रे भवन्तं होम होम् मध्ये स्थापयति कोऽपि भेदः नास्ति वयमेव एतत् कुर्मः प्रथमं वयमेव एतत् पाठयामः अनन्तरं सः अपि तत् करोति किमर्थम् एतादृशम् एकजीवनं किमर्थं भवान् धनं सम्पादयति किमर्थं भवान् एतादृशजीवनं तस्य कः लाभः इत्येव प्रश्नः तदेव सः वदति एवं संस्कृतिनाशः अस्माभिः न करणीयः संस्कृतिनाशं करोति इत्युक्ते समष्टिरूपेण यदा अस्माकं कार्याणि पश्यामः तत्र एतस्य बहु प्राधान्यमस्ति इतोपि वयं चिन्तयितुं शक्नुमः स्वयमेव चिन्तयन्तु कथं कथं लघु लघु लघु लघु लघु विषयेषु नित्यजीवने वयम् एकैककार्यं त्यक्त्वा त्यक्त्वा त्यक्त्वा अग्रे गच्छामः स्वस्य जीवने वयं पश्यतु मम पादरक्षा मम वस्त्रं मम भोजनं मम स्नानं मम स्नानसमये उपयुज्यमानानि वस्तूनि मम दन्तधावनं मम केशसंरक्षणम् अथवा स्वस्य स्वयं प्रतिदिनं किं किं करोति भवतः माता किं कुर्वती आसीत् भवत्याः भवतः माता पिता किं कुर्वन्तः किं कृतवन्तः ते जीवनं न कृतवन्तः वा ते सर्वे मृतवन्तः वा शीघ्रं किं भवतां ज्ञानं भवतः पठनं किं तत्र कि कः लाभः तत् किञ्चित् तादृशरीत्या चिन्तनं करणीयम् अनन्तरम् अस्माभिः वक्तव्यम् अत्र सर्वं किमपि नास्ति संस्कृते किमपि न अथवा गीतामध्ये किमपि नास्ति एतत् सर्वं किं पुरातनम् इति भवान् प्रथमं पठतु तत्र किम् अस्ति इति तद् एव अस्माभिः करणीयं कार्यम् इति अहं चिन्तयामि एकवारम् उक्त्वा समापयामि य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते
समापयामि अग्रिमसप्ताहे वर्गः नास्ति अग्रिमसप्ताहे अहं कालिफोर्नियां गच्छामि तस्मात् अग्रिमसप् बुधवासरे नास्ति तदनन्तरबुधवासरे वर्गः अस्ति सर्वेषां समीपं क्षमा याचे अग्रिमसप्ताहे अहं नास्मि तद् बुधवासरे पुनः वयं वर्धयामः